ໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ຫຼື UXO ແລະ ວຽກງານການດູແລຄົນພິການນັ້ນ ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫະລັດອາ ເມລິກາ ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນໄລຍະຍາວໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນີ້ ແຕ່ວ່າຣັດເຊຍກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍື່ນມືມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວຈົນມາຮອດໄລຍະໝໍ່ໆມານີ້ ສະນັ້ນ ທາງ VOA ກໍໄດ້ສຳພາດກັບເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຂອງລາວ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຈຳນວນໜຶ່ງ ລາຍລະອຽດຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຈາກກິ່ງສະຫວັນ ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ຫຼາຍທົດສະວັດມາແລ້ວ ທີ່ສົງຄາມອິນໂດຈີນ 1964 ຫາ 1975 ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ວ່າລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງຈາກປາງສົງຄາມນັ້ນກໍຍັງສືບຕໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວຢູ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຢ່າງນ້ອຍ 20,000 ຄົນຢູ່ໃນລາວເສຍຊີວິດຍ້ອນລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ ນັບແຕ່ສົງຄາມດັ່ງກ່າວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊຂອງອົງການ Legacies of War ຫຼື ສິ່ງຕົກຄ້າງຈາກສົງຄາມ ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຫາທຶນສະໜັບສະໜູນກ ານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນລາວ ປະເທດທີ່ຖືກຖິ້ມລະເບີດໃສ່ຫຼາຍທີ່ສຸດປະເທດໜຶ່ງໃນໂລກ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານລາວກຳລັງດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ປະເທດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະພາບຂອງ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2020 ກໍຄືປີໜ້ານີ້ ລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງກໍນອນຢູ່ໃນອຸປະສັກໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ໄດ້ ດັ່ງການໃຫ້ສຳພາດຂອງພໍ່ຕູ້ຕຽງລິນ ອະດີດນັກຮົບເກົ່າ ພະນັກງານອາວຸໂສຜູ້ເສຍອົງຄະຍ້ອນຖືກລະເບີດ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນແມ່ນຍ້າຍມາອາໄສຢູ່ບ້ານຂຸດສາມບາດ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ຕາມການຈັດສັນທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານລາວສຳລັບບ້ານໃຫ້ຢູ່ອາໄສ ຂອງກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຄົນຊຽງຂວາງ ທີ່ເຄີຍຖືກລະເບີດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເສຍອົງຄະ ແລ້ວໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດີແລ້ວຫຼາຍປີ ເສຍໃຈຢູ່ໃນອະດີດຜ່ານມາ ດຽວນີ້ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ບ້ານກຸດສາມບາດ ເ ມືອງທຸລະຄົມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທາງດ້ານລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ຂົນຂວາຍຊອກຫາທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງອີງຕາມຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງລະເບີດບໍ່ທັນແ ຕກແຫ່ງຊາດ ຫຼື UXO NRA ຊຶ່ງເປັນສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານລາວນັ້ນ ມີ 20 ກວ່າປະເທດ ແລະ ຫຼາຍອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານນີ້ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງນຳໜ້າໂດຍສະຫະລັດ ເຊິ່ງໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົ ດເກືອບຮອດ 51 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາ ໃນຊ່ວງປີ 1996 ຫາ 2013 ພ້ອມກັນນີ້ ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ແສນບຸນຄຸນໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຢືນຢັນວ່າ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານສະຫະ ລັດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 135 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ແລະ ໃນປີ 2018 ທາງການສະຫະລັດຍັງໄດ້ສົ່ງມອບຍານພາຫະນະ 15 ຄັນ ພ້ອມດ້ ວຍອຸປະກອນສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ຈຳນວນ 150 ຊຸດອີກດ້ວຍ ແຕ່ວ່າຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດໃຫຍ່ໃນອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ ທີ່ເຄີຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວໃນດ້ານອາວຸດຍຸ ດໂທປະກອນຕ່າງໆ ໃນການເຮັດສົງຄາມອິນໂດຈີນນັ້ນ ກໍບໍ່ເຄີຍຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອລາວໃນດ້ານນີ້ຈັກເທື່ອ ຈົນມາຮອດໃນໄລຍະໃກ້ໆນີ້ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຊິນຫົວຂອງທາງການຈີນ ທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວັ ນທີ 13 ພະຈິກ 2018 ທີ່ອ້າງອີງເຖິງໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມຂອງລາວນັ້ນ ທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນເກັບກູ້ລະເບີດຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ປະມານ 10 ເຮັກຕາ ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນຂອງຣັດເຊຍ ພາ ຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ກອງທັບຂອງສອງປະເທດ ລາວກັບຣັດເຊຍ ແລະ ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນທ້າຍປີນີ້ ຕໍ່ສະພາບການທີ່ມີຫຼາຍປະເທດໄດ້ຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍເກັບກູ້ລະເບີດຕົກຄ້າງນີ້ ປະຊາຊົນທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດແຕກໃສ່ ເຊັ່ນ ພໍ່ຕູ້ຕຽງລິນ ອະດີດນັກຮົບເກົ່າເສຍອົງຄະນັ້ນ ກໍພາໃຫ້ດີໃຈຫຼາຍ ເຊິ່ງພໍ່ຕູ້ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ດຽວນີ້ເຫັນມີຫຼາຍປະເທດມາຊ່ວຍເຫຼືອເກັບກູ້ລະເ ບີດ ມີປະເທດອາເມລິກາ ຄານາດາ ນິວຊີແລນ ອົດສະຕາລີ ພິເສດສຸດຄືປະເທດຣັດເຊຍ ໄດ້ສົ່ງທະຫານມາພ້ອມ ດຽວນີ້ເນື້ອທີ່ຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ດີໃຈຫຼາຍ ຍ້ອນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທາງດ້ານເງິນທຶນ ແລະ ອຸປະກ ອນ ພ້ອມທັງເຕັກນິກຕ່າງໆ ຈາກຫຼາຍປະເທດ ເພື່ອເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຈາກປາງສົງຄາມນີ້ ເປັນເວລາຫຼາຍປີຜ່ານມາ ກໍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນໝູ່ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ສ່ຽງໄພສູ ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຫຼຸດລົງ ດັ່ງການໃຫ້ສຳພາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໃນໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່າວວ່າ ແຕ່ລ ະປີມັນຫຼຸດຜ່ອນ ອຸປະຕິເຫດມັນກໍຫຼຸດລົງ ມັນມີໜ່ວຍໂຄສະນາເຮົາເດ້ ມັນເຂົ້າໄປເຖິງບ້ານ ບາງບ້ານເຂົ້າເຖິງມັນກໍສະດວກ ບາງບ້ານກໍມີ ອສບ ອາສາສະໝັກບ້ານ ພະແນກໂຄສະນາສາຂາໜ່ວຍບ້ານ ເຂົາໃ ຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ຄັນໄປກວດເຂົາກໍດີໃຈ ເຂົາດີໃຈຄັນໄປກວດໃຫ້ ຢູ່ພາກສະໜາມບາງແຂວງກໍບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເອງ ຄັນໄປກວດເຂົາກໍດີໃຈ ກວດແລ້ວເຂົາກໍເຮັດໄຮ່ໃສ່ນາຫັ້ນນາ ສະຫຼຸບແລ້ ວ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ຫຼື UXO ແລະ ວຽກງານການດູແລຄົນພິການນັ້ນ ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫະລັດອ າເມລິກາ ທີ່ມີຄວາມໝາຍໝັ້ນໃນໄລຍະຍາວໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນີ້ ແຕ່ວ່າຣັດເຊຍກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍື່ນມືມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ຈົນກວ່າວ່າມາຮອດໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA